ສືບເນື່ອງຈາກການດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ຂາດປະສິດທິພາບຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພ າະຕ້ອງແບກຮັບພາລະຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊ າຊົນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເສື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກລັດຖະບານລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໃນນີ້ຍັງລວມເຖິງຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະ ບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບ ຈາກພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເພິ່ນປະຊຸ ມສະພາກະຟັງວ່າເງິນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ເງິນມັນມີ ເງິນໄຟຟ້າຂາຍໄຟຟ້າ ແຕ່ລະບ່ອນແຕ່ລະບ່ອນ ກ່ອນສິເຮັດນີ້ ເຂົາຕ້ອງເຈລະຈາກ່ອນ ມີບ່ອນຂາຍເຂົາຈັ່ງເຮັດ ແຮ່ທາດນີ້ ເບິ່ງທາດເຫຼັກທາດຫຍັງຕ່າງ ໆ ແຕ່ວ່າເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ປະຊາຊົນນີ້ກະບໍ່ຊ່າງສິວ່າ ຍັກຍອມໂຕນີ້ຢູ່ໃສເງິນເຂົ້າ ພວກຂາຍແຮ່ທາດແກ່ໄປແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ກ່ອນສິລົງມືເຮັດກະມີໃບສັນຍາກັນຄັກແນ່ຕົວະ ອຸກໃຈຢູ່ເ ດນີ້ ຂະໜາດລະດັບປະຊາຊົນທຳມະດານີ້ຍັງລະອາຍເຂົາແລ້ວ ຄຶດເບິ່ງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ພະນັກງານພາສີຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ປ່ອຍປະໃຫ້ມີການລັກລອບນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍຜິດກົດ ໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ນອກຈາກຈະກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບດ້ານພາສີອາກອນແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຕໍ່ເ ນື່ອງອີກດ້ວຍ ເພາະ ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອການຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດການຄ້າບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນສະຖຽນລະພາບ ຂອງເງິນກີບ ແລະ ພາກັນຖືຄອງເງິນຕາເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍຜົນກະທົບທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເສື່ອມສັດທາຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກລັດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວທ່ານໜຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ເປັນອັນດັບທີ 1 ຂອງອາຊຽນ ໃນຂະນະທີ່ຫວຽດນາມພຽງແຕ່ 2.4 ມາເລເຊຍ 3.3 ກຳປູເຈຍ 1.1 ແຕ່ປະຊາຊົນເຮົາກໍບໍ່ຄ່ອຍສິໃສ່ໃຈປານໃດດອກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈກວ່າໝູ່ແມ່ນເຮັດແນວໃດ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຈະກັບເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ ຈຶ່ງສະເໜີລັດຖະບານມີມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງອີ່ຫຼີ ແລະ ເວລານັ້ນ ປະຊາຊົນພວກເຮົາຈະຈົດຈຳຜົນງານບັນດາທ່ານ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກ ສັດທາເຫຼົ່ານີ້ກໍວ່າຈະຈືດຈາງໄປ ທັງນີ້ການຕົກຕ່ຳລົງຂອງຄ່າເງິນກີບ ເປັນຜົນຈາກການທີ່ລາວ ໄດ້ມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເງິນເຟີ້ຕ າມມາຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2023 ປາກົດວ່າດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ໃນລາວສູງເຖິງ 185.91% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃ ນປີ 2022 ສ່ວນໃນຊ່ວງຫ້າເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວມີມູນຄ່າລວມ 5,649 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການສົ່ງອອກໃນມູນຄ່າ 3,063 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າໃນມູນຄ່າ 2,500 86 ລ້ານໂດລາສ ະຫະລັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ດຸນການຄ້າໃນມູນຄ່າ 477 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ລວມການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເປັນລາຍຮັບທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ລົງທຶນສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ມີມູນຄ່າລວມ 298,665 ລ້ານບາດ ແລະ ລາວຍັງເປັນຝ່າຍຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທ ໃນມູນຄ່າ 41,999 ລ້ານບາດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິ ດ ໂພນເງິນ VOA